SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີປິດຊາຍແດນສາກົນນານາຊາດ ບໍ່ໃຫ້ອອກບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ ມາແລ້ວໄດ້ປະມານປີໜຶ່ງ ແລະ ທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີມີເສດຖະກິດອັນ ບໍ່ແນ່ນອນ ຄົນສັນຊາດ Australian ມີວີ່ແວວດີຂຶ້ນໄດ້ແລ້ວ ພິທີການຕັດສັນຊາດ

ມັນເປັນຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນມາແລ້ວ ທີ່ຄົນຮັບເອົາສັນຊາດ Australia ພາກັນຮ້ອງເພງຊາດ Australia ແລະ ການຮ້ອງເພງຊາດໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງໃໝ່ໆ ມັນເປັນຄັ້ງແລກໆ ທີ່ຄົນຊິດນີຈຳນວນໜຶ່ງຮ້ອງເພງຊາດນັ້ນ ໃນຖານເປັນຄົ ນສັນຊາດ Australian ຢູ່ທີ່ໂຮງການເມືອງ Cumberland ຂອງພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຊິດນີ ປະເທດ Australia ຄົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວເຖິງ 450 ຄົນ

like we receive our freedoms yeah completely ເສລີພາບທີ່ສັນຊາດ Australia ມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ເມຍ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານລໍຄອຍຮັບເອົາ ພິທີຕັດສັນຊາດເປັນຄົນ Australian ເປັນພິທີອັນເກົ່າແກ່ມາແລ້ວຫຼາຍສິບປີ ແຕ່ສຳລັບຄັ້ງນີ້ມັນແຕກຕ່າງກັນແດ່ ຍ້ອນພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ຄືຍ້ອນຄວາມລະມັດລະວັງກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ການຮັບເອົາສັນຊາດນັ້ນ ຈຳຕ້ອງໄປແຈ້ງໂຕ ແລະ ຖືກກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມ ຈາກຄົນທີ່ໄປຮັບເອົາສັນຊາດ Australia ໃ ນຄັ້ງນີ້ນັ້ນ ຄອບຄົວອັນລູ ດີອົກດີໃຈນຳທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີໜ້າພ້ອມພຽງຕາກັນ ທ່ານ ຮັດເຊ ຢູ່ກິນຜູ້ດຽວເປັນເວລາຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີມາແລ້ວ ແລະ ເຮັດວຽກເຮັດການເພື່ອນຳເອົາຄອບຄົວຂອງທ່ານມາຢູ່ນຳທ່ ານໃນປະເທດ Australia ຈາກປະເທດຕວກກີ ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ very hard for me this three years just for me very very hard because my my ໃນເວລາ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ມັນຍາກຫຼາຍແທ້ໆສຳລັບທ່ານ ມັນເປັນພຽງແຕ່ຍາກຊາຫຼາຍສຳລັບທ່ານ ຍ້ອນວ່າຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນປະເທດອື່ນ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ຄວາມຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນຂອງທ່ານໃຫ້ຜົນໄດ້ຜົນດີແກ່ທ່ານ ທ່ານສາມາດຢືນຢູ່ຢ່າງມີກຽດສັກສີກັບລູກຂອງທ່ານສາມຄົນ ຖືໜັງສືຢັ້ງຢືນສັນຊາດ Australia ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍຕື່ມກວ່າເມື່ອໃດໆ ສຳລັບຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ຈະມີຄວາມແນ່ອົກແນ່ໃຈກ່ຽວກັບຖານະສັນຊາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງທ່ານ ສຣີຈັນ ສເຣສທາ ທີ່ມາຢູ່ໃນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈາກປະເທດແຂກເນປານໃນຄາວ 13 ປີກ່ອນນີ້ Feeling great actually. Yeah, it's the day to remember actually and I'll be telling my grandkids.
ແມ່ນວ່າມື້ຕັດສັນຊາດນັ້ນເປັນເວລາທີ່ທ່ານຈົດຈຳໄວ້ຕະຫຼອດໄປ ໂອ ໂມຮິດ ມາຈາກປະເທດແຂກອິນເດຍ ຊີ້ແຈງວ່າ We are proud as well that we are Australian citizens and now I can formally support Australian ພວກທ່ານມີຄວາມເປັນຍິ່ງດ້ວຍທີ່ພວກທ່ານເປັນຄົນສັນຊ າດອົດສະຕຣາລຽນ ແລະ ທ່ານໂດຍເປັນທາງການສະໜັບສະໜູນການຕີຄຣິກເກັດຂອງອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ບັດນີ້ທ່ານກັບກາຍເປັນຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາລຽນ ພວກເຂົາເຈົ້າມາຈາກຫຼາຍຫົນແຫ່ງຂອງໂລ ກອັນໃຫຍ່ໂຕນີ້ ແຕ່ບັດນີ້ມີຄວາມປະສົບການພິເສດນຳກັນ ຄືກັບກາຍເປັນຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍໃນເມື່ອມີວິກິດໂຄວິດ-19 SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ Facebook